ອອກອາກາດຂອງລາຍການໃນພາກນີ້ ລຳດັບຕໍ່ໄປເຊີນທ່ານຟັງຂ່າວປະຈຳວັນ ຈັດສະເໜີໂດຍ ຈຳປາທອງ ແລະ ໄຊຍາ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຂ່າວສຳຄັນທີ່ພວກເຮົາຈະນຳມາສະເໜີທ່ານມີຫົວຂໍ້ດັ່ງນີ້ ການປູກຝິ່ນໃນລາວຍັງມີຢູ່ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຊາວຊົນເຜົ່າໃນເຂດຫ່າງໄກຢູ່ແຂວງພາກເໜືອ ສາເຫດປາຕາຍຕາມຫ້ ວຍຄົກເຂົາດໍ ຍ້ອນນ້ຳຈາກໂຮງງານແປ້ງມັນຕົ້ນ ງານບຸນຊ້າງຢູ່ແຂວງໄຊຍະບູລີໃນປີນີ້ ຈະຈັດໃຫຍ່ເພື່ອສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການອະນຸຮັກຊ້າງ ລົດຕູ້ພາຄົນງານລາວໄປຈ້ຳກາໜັງສືເດີນທາງ ປະ ສົບອຸປະຕິເຫດ ເສຍຊີວິດ 1 ຄົນ ບາດເຈັບ 15 ຄົນ ຕໍ່ໄປຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງລາຍລະອຽດຂອງຂ່າວ
ເຈົ້າໜ້າທີ່ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບແຂວງຊຽງຂວາງ ໄດ້ທຳລາຍສວນຝິ່ນທີ່ຊາວຊົນເຜົ່າລັກປູກຢູ່ພູແຊວ ເມືອງພູກູດ ໃນເນື້ອທີ່ເກືອບເຖິງ 11,000 ຕາແມັດ ແລະ ຢູ່ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກໍທຳລາຍໄດ້ເກືອບ ເຖິງ 2,600 ຕາແມັດ ໃນໄລຍະຕົ້ນປີ 2024 ນີ້ ພ້ອມກັນນັ້ນກໍໄດ້ສຶກສາອົບຮົມ ກ່າວເຕືອນ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຜົນຮ້າຍຂອງຝິ່ນ ເພື່ອໃຫ້ຊາວບ້ານເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບບັນຫາການລັກປູກຝິ່ນ ແລະ ສູບຝິ່ນນີ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ພະ ແນກປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນມື້ວັນທີ 9 ກຸມພານີ້ວ່າ ຍັງພົບເຫັນຢູ່ຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະຊາວບ້ານທີ່ອາໄສຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ຍັງນິຍົມສູບຝິ່ນກັນຫຼາຍສົມຄ ວນ ຫຼາຍເປັນບ້ານ ກໍທີ່ມີຫຼາຍບ້ານຢູ່ ຜູ້ທີ່ສິສູບຝິ່ນ ຍັງນຳບຳບັດ ທຳລາຍສວນ ແຕ່ແມ່ນທາງເມືອງກໍໄດ້ບຳບັດຈຳນວນໜຶ່ງແລ້ວ ແຕ່ວ່າມັນບໍ່ໝົດນີ້ ກໍແຕ່ແມ່ນຍັງມີເນາະ ຍັງມີຫຼາຍ
ທ່ານເວົ້າວ່າ ປັດໄຈສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ການປູກຝິ່ນ ແລະ ການສູບຝິ່ນຍັງແຜ່ຫຼາຍໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກນັ້ນ ກໍເປັນຍ້ອນເຈົ້າໜ້າທີ່ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງບໍ່ໄດ້ອອກໄປຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ລາດຕະເວນຢ່າ ງຕໍ່ເນື່ອງ ຍ້ອນບໍ່ມີງົບປະມານພຽງພໍ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຫ້ອງການປົກຄອງເມືອງຫຼວງນ້ຳທາ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ກໍກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນມື້ດຽວກັນນີ້ວ່າ ຍັງມີຊາວບ້ານຈຳນວນບໍ່ໜ້ອຍທີ່ຢູ່ຕາມເຂດພູດ ອຍ ປູກຝິ່ນ ແລະ ສູບຝິ່ນຫຼາຍຢູ່ ເພາະພວກເຂົາເຈົ້າຊິນເຄີຍກັນມາແຕ່ສະໄໝບູຮານ ແລະ ຊາວບ້ານກໍບໍ່ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບໄພອັນຕະລາຍຂອງຝິ່ນນັ້ນ ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ ການໄປຕິດຕາມກວດກາການປູກຝິ່ນ ເ ຊັ່ນຢູ່ໃນເຂດບ້ານນ້ຳຂຸນ ເມືອງຫຼວງນ້ຳທາ ແມ່ນຂ້ອນຂ້າງຫຍຸ້ງຍາກໃນການເດີນທາງ ເພາະມັນຢູ່ໄກປະມານ 30-40 ກິໂລແມັດ ແລະ ເສັ້ນທາງເຂົ້າໄປກໍຍາກລຳບາກ ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຫາກໍໄດ້ເຂົ້າໄປທຳລ າຍສວນຝິ່ນຖິ້ມ ໄກເຕີບໄດ໋ເວີຍ ມີແຕ່ລົດຈັກນີ້ແຫຼະຮອດນະ ສາມສີ່ສິບຫຼັກພຸ້ນເດີ້ ຍາກສົມຄວນ ຮອດນ້ຳຂຸນນະ ມັນກໍມີຊົນເຜົ່າກຸຍ ມັນມີຊົນເຜົ່າຢ້າວ
ເຈົ້າໜ້າທີ່ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ທຳລາຍສວນຝິ່ນ ຢູ່ເຂດບ້ານນ້ຳຂຸນ ເມືອງຫຼວງນ້ຳທາ ໃນເນື້ອທີ່ປະມານ 2,600 ຕາແມັດ ໃນຂະນະດຽວກັນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແ ຂວງຊຽງຂວາງ ກໍເວົ້າວ່າ ການລັກປູກຝິ່ນຢູ່ໃນແຂວງນີ້ ຮວມທັງຢູ່ເມືອງທີ່ຕິດກັບແຂວງຫົວພັນ ແມ່ນຍັງພົບເຫັນຊາວຊົນເຜົ່າລັກປູກຫຼາຍຢູ່ ແຕ່ຈະປູກຫຼາຍຫຼືໜ້ອຍນັ້ນ ແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບຄວາມຕ້ອງການຝິ່ນຂອງ ຊາວບ້ານ ທ່ານເວົ້າວ່າ ຊາວບ້ານທີ່ລັກປູກຝິ່ນກໍມີຫຼາຍ ແຕ່ສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ພົບເຫັນບໍ່ແມ່ນປູກເພື່ອຂາຍ ຫຼືປູກເປັນຂະບວນການ ແຕ່ປູກເພື່ອນຳໃຊ້ໃນຄອບຄົວ ແລະ ຢູ່ໃນເຂດບ້ານເທົ່ານັ້ນ ປູກຝິ່ນບໍ່ມີແລ້ວບໍ່ ແຕ່ຫຼ າຍໄດ໋ ຄືວ່າປີນີ້ນີ້ມີຂ້ອນຂ້າງຫຼາຍ ມັນກໍເປັນບາງປີເນາະ ບາງປີມັນກໍຫຼຸດລົງ ປີນີ້ຖືວ່າເຂົາປູກເຄັ່ງຄັດ ເຂົາກໍປູກຫຼາຍ ສ່ວນຫຼາຍກໍແມ່ນເຜົ່າມົ້ງຫັ້ນແຫຼະ ສ່ວນຫຼາຍເຂົາປູກ ເຂົາຮັບໃຊ້ຄອບຄົວເຂົານະ ແຕ່ຊ າວບ້ານຜູ້ໜຶ່ງຢູ່ແຂວງຫົວພັນ ກໍເວົ້າຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີໃນມື້ດຽວກັນນີ້ວ່າ ດຽວນີ້ການປູກຝິ່ນ ແລະ ສູບຝິ່ນ ຂ້ອນຂ້າງຫຼຸດລົງຫຼາຍແລ້ວ ເພາະທາງການ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ເພິ່ນໄດ້ມາໂອ້ລົມໃຫ້ຄວ າມຮູ້ ແລະ ກ່າວເຕືອນເຖິງໄພອັນຕະລາຍຂອງການສູບຝິ່ນ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຊາວບ້ານສ່ວນຫຼາຍປູກຝິ່ນ ແລະ ສູບຝິ່ນຫຼຸດລົງ ແຕ່ເຖິງແມ່ນວ່າການປູກຝິ່ນ ແລະ ສູບຝິ່ນຈະຫຼຸດລົງຂ້ອນຂ້າງຫຼາຍ ແຕ່ກໍບໍ່ໝາຍຄ ວາມວ່າການປູກຝິ່ນ ແລະ ສູບຝິ່ນຈະໝົດໄປຈາກປະເທດລາວ ເພາະຍັງມີຊາວບ້ານຊົນເຜົ່ານິຍົມປູກ ແລະ ສູບຝິ່ນເປັນປະຈຳຢູ່ ກໍບໍ່ນິຍົມແນ່ ແຕ່ວ່າເຂົາມີມີມີບາງກຸ່ມນະ ເຂົາລັກປູກຫັ້ນ ແຕ່ວ່າສ່ວນຫຼາຍມັນຈ ະເປັນຄົນເຜົ່າມົ້ງເນາະ ປູກເນາະ ມີແຕ່ຢູ່ເຂດນອກເມືອງ ແຖວພູດອຍພຸ້ນເຂົາປູກຫັ້ນ ປູກກໍບໍ່ຂາຍດອກ ເຂົາປູກເຂົາກໍເປັນຢາຮັບໃຊ້ຄອບຄົວເຂົາຊື່ດອກ
ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດຕ້ານຢາເສບຕິດ ແລະ ອາຊະຍາກຳ ຫຼື UNODC ໄດ້ເຜີຍແຜ່ບົດລາຍງານການສຳຫຼວດການປູກຝິ່ນໃນເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ປະຈຳປີ 2023 ທີ່ລະບຸວ່າ ເຂດເອເ ຊຍຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຖືເປັນພື້ນທີ່ສຳຄັນໃນການປູກຝິ່ນ ແລະ ຜະລິດເຮໂຣອີນ ມາຕັ້ງແຕ່ອະດີດຈົນເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ສະເພາະຢູ່ລາວ ມີພື້ນທີ່ປູກຝິ່ນໃນທົ່ວປະເທດປະມານ 5,700 ເຮັກຕາ ຢູ່ໃນ 7 ແຂວງ ຄື ຜົ້ງສາ ລີ ຫົວພັນ ຫຼວງພະບາງ ອຸດົມໄຊ ບໍ່ແກ້ວ ຊຽງຂວາງ ແລະ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ແລະ ລາວກໍຍັງເປັນປະເທດທີ່ປູກຝິ່ນຫຼາຍເປັນອັນດັບ 3 ຂອງໂລກ ຮອງລົງມາຈາກປະເທດອັຟການິສຖານ ແລະ ພະມ້າ ລັດຖະບານ ລາວຖືຝິ່ນເປັນຢາເສບຕິດປະເພດໜຶ່ງທີ່ມີຜົນຮ້າຍຕໍ່ສັງຄົມ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເຂັ້ມງວດໃນການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປາບປາມການປູກຝິ່ນໃນໄລຍະ 10 ປີມານີ້ ໂດຍສະເພາະຢູ່ແຂວງພາກເໜືອທີ່ຍັງມີພື້ນທີ່ປູກຝິ່ນ ຫຼາຍ ເປົ້າໝາຍກໍແມ່ນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາການປູກຝິ່ນໃນລາວ ໂດຍທີ່ຈະແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມທຸກຍາກໃນເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກ ໂດຍການເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນມີອາຊີບ ແລະ ມີລາຍໄດ້ທີ່ໝັ້ນຄົງ
ເມື່ອວັນທີ 7 ກຸມພາທີ່ຜ່ານມານີ້ ທ່ານ ແກ້ວ ພິມມະວົງ ເຈົ້າເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ຊີ້ແຈງເຖິງສາເຫດປາຕາຍຢູ່ຫ້ວຍນ້ຳທຳມະຊາດ ເຂດບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ຜ່ານວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາ ວວ່າ ສາເຫດເກີດຈາກອ່າງບຳບັດນ້ຳເສຍຂອງໂຮງງານຜະລິດແປ້ງມັນຕົ້ນແຫ່ງໜຶ່ງ ບໍ່ສາມາດຮອງຮັບນ້ຳໄດ້ ຈຶ່ງໄຫຼລົ້ນອອກຈາກອ່າງ ແລ້ວໄຫຼລົງສູ່ຫ້ວຍນ້ຳທຳມະຊາດ ເປັນສາເຫດໃຫ້ປາຕາຍ ທ່ານເ ຈົ້າເມືອງໄດ້ຊີ້ແຈງຕື່ມວ່າ ປັດຈຸບັນພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນເມືອງ ຮ່ວມກັບເຈົ້າຂອງໂຮງງານຜະລິດແປ້ງມັນຕົ້ນດັ່ງກ່າວ ກໍໄດ້ປະເມີນຜົນເສຍຫາຍຢ່າງລະອຽດ ເຊິ່ງທາງເຈົ້າຂອງໂຮງງານຮັບປາກ ວ່າຈະຮັບຜິດຊອບຜົນເສຍຫາຍຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸວ່າ ຈະມີການຊົດເຊີຍແນວໃດ ສ່ວນອຳນາດການປົກຄອງເມືອງຊະນະຄາມ ກໍໄດ້ແຈ້ງເຕືອນຊາວບ້ານບໍ່ໃຫ້ນຳປາຕາຍມາກິນເປັນອາຫ ານ ເພື່ອປ້ອງກັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີໄດ້ຕິດຕໍ່ໄປຍັງອຳນາດການປົກຄອງເມືອງຊະນະຄາມ ເພື່ອສອບຖາມລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມ ແຕ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຜູ້ຮັບຜິດຊອບເລື່ອ ງນີ້ ຍັງບໍ່ສະດວກທີ່ຈະໃຫ້ລາຍລະອຽດຕ່າງໆ ເຈົ້າໜ້າທີ່ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງວຽງຈັນ ກ່າວວ່າ ພາຍຫຼັງທີ່ເຈົ້າເມືອງຊະນະຄາມໄດ້ຊີ້ແຈງຕໍ່ສື່ມວນຊົນ ແລະ ມາຮອດ ປັດຈຸບັນ ພະແນກກໍຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບລາຍງານໃດໆ ກ່ຽວກັບປາຕາຍ ແລະ ນ້ຳເສຍຂອງໂຮງງານດັ່ງກ່າວ ລວມທັງຍັງບໍ່ທັນໄດ້ມີລາຍງານເທື່ອວ່າ ໄດ້ນຳຕົວຢ່າງຂອງນ້ຳເສຍມາວັດແທກ ເພື່ອວິໄຈຢ່າງລະ ອຽດແລ້ວ ຫຼື ບໍ່ ດັ່ງຍານາງໄດ້ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນວັນທີ 9 ກຸມພານີ້ວ່າ ເບື້ອງຕົ້ນຫັ້ນ ຄັນວ່າວິໄຈນ້ຳພາກສະໜາມບ່ອນເກີດເຫດເນາະ ເພິ່ນກະໜ້າຈະມີເຄື່ອງແທກລົງໄປກວດ ຕ້ອງໄດ້ເກັບນ້ຳໄປ ວິໄຈເນາະ ຄັນວ່າມັນຮ້າຍແຮງ ທາງເຮົາກໍຊິປະສານທາງເມືອງຕື່ມ ເພາະວ່າທາງອັນນັ້ນ ເພິ່ນກໍແຈ້ງໃຫ້ເມືອງເອົາບົດລາຍງານຂຶ້ນມາແລ້ວຫັ້ນນະ ເອີ ວ່າເພິ່ນຊິລາຍງານກັນແນວໃດມາ ຊາວບ້ານກໍເ ຫັນວ່າ ເຖິງແມ່ນວ່າປັດຈຸບັນຈະບໍ່ມີປາຕາຍຕື່ມ ແຕ່ສຳລັບກິ່ນເໝັນຢູ່ຫ້ວຍນ້ຳດັ່ງກ່າວ ກໍຍັງມີປົກກະຕິ ຍັງບໍ່ໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນລົງແຕ່ຢ່າງໃດ ແລະ ກໍຢ້ານຜົນກະທົບຈາກນ້ຳເສຍດັ່ງກ່າວ ຈະແກ່ຍາວໄປຮອດລະດູປູ ກເຂົ້າ ດັ່ງທີ່ເຄີຍເກີດຂຶ້ນໃນກ່ອນໜ້ານີ້ ດັ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ອັນນີ້ມັນກໍຍັງບໍ່ອັນນັ້ນ ຫຼາຍເທື່ອແລ້ວ ເລື່ອງອັນອາກາດ ອາກາດກະເໝັນຫຼາຍຢູ່ ກິນເຂົ້າຮອດບໍ່ໄດ້ ອັນນັ້ນ ມີແຕ່ເວລາຍາມເພິ່ນເຮັດນາພຸ້ນແຫຼະ ວ່າເຂົ້ານາຫຍັງເພິ່ນກໍວ່າເປັນນ້ຳເປື້ອນລົງກາງນາເພິ່ນນະ ຊາວບ້ານອີກທ່ານໜຶ່ງກໍຢືນຢັນວ່າ ກິ່ນເໝັນຈາກນ້ຳເສຍຂອງໂຮງງານດັ່ງກ່າວ ກໍຍັງມີຢູ່ຕາມປົກກະຕິ ເຊິ່ງຫຼາຍຄົນກໍບໍ່ຮູ້ຄັກແນ່ວ່າ ນ້ຳເສຍທີ່ ໄຫຼລົງຫ້ວຍທຳມະຊາດນັ້ນ ແມ່ນໄດ້ຜ່ານຂັ້ນຕອນການບຳບັດນ້ຳເສຍ ຫຼື ບໍ່ ໄດ້ຜ່ານການບຳບັດແນວໃດ ເພາະວ່າມີຄວາມຮຸນແຮງ ຈົນເຮັດໃຫ້ປາຕາຍ ຈຶ່ງຢາກໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ມີການກວດສອບຢ່າ ງລະອຽດ ດັ່ງທ່ານກ່າວວ່າ ປ່ອຍນ້ຳປ່ອຍມີກິ່ນມີນັ້ນແຫຼະ ກໍມີຢູ່ ມີກິ່ນອອກມາ ກິ່ນເໝັນເນາະ ເລື່ອງນ້ຳເຊື້ອຫັ້ນ ເຂົາກໍປ່ອຍກັນແນ່ນອນຢູ່ແລ້ວ ແຕ່ວ່າເຮົາກໍບໍ່ຮູ້ວ່າ ມັນຜ່ານຂະບວນການຂັ້ນຕອນບຳບັດນ້ຳບໍ່ເ ນາະ ບໍ່ແນ່ໃຈ ເຮົາບໍ່ຮູ້ນຳເພິ່ນເນາະ ນັ້ນຫັ້ນນ່າ ກະບໍ່ແນ່ ເຮົາບໍ່ຮູ້ຂໍ້ມູນດີອັນນັ້ນນະ ຊາວບ້ານອີກນາງໜຶ່ງກ່າວວ່າ ນອກຈາກໂຮງງານຜະລິດແປ້ງມັນຕົ້ນດັ່ງກ່າວນີ້ ເປັນຕົ້ນຕໍເຮັດໃຫ້ປາຕາຍ ແລະ ນ້ຳເສຍແ ລ້ວ ກໍຢາກໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ມີການປະສານງານທາງເມືອງແກ່ນທ້າວ ແຂວງໄຊຍະບູລີນຳດ້ວຍ ຍ້ອນຢູ່ເຂດເມືອງແກ່ນທ້າວ ມີຊາຍແດນຕິດກັບເມືອງຊະນະຄາມ ກໍມີໂຮງງານຜະລິດແປ້ງມັນຕົ້ນແ ຫ່ງໜຶ່ງ ເຊິ່ງກໍເຄີຍໄດ້ຍິນເລື່ອງການປ່ອຍນ້ຳເສຍຄືກັນ ເມື່ອ 2-3 ປີກ່ອນ ຈຶ່ງຢ້ານວ່າໂຮງງານດັ່ງກ່າວ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ນ້ຳເສຍໄຫຼລົງມາຮອດບ້ານຄົກເຂົ້າດໍນຳດ້ວຍ ດັ່ງຍານາງກ່າວວ່າ ຜ່ານມາມັນໄດ້ຍິນ ຢູ່ ຢູ່ແກ່ນທ້າວ ແຕ່ສອງສາມປີຜ່ານມາມັນໄດ້ຍິນຢູ່ ແຕ່ວ່າມັນບໍ່ແມ່ນຢູ່ຄົກເຂົ້າດໍນີ້ ຢູ່ແກ່ນທ້າວພຸ້ນ ບໍ່ໄດ້ເຄີຍເຂົ້າໄປຈັກເທື່ອ ໂຮງງານໃຫຍ່ຫັ້ນນະ ນອກຈາກນີ້ ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໄດ້ຕິດຕໍ່ໄປຫາກຸ່ມບໍລິສັດ LS ການກະເສດຈຳກັດຜູ້ດຽວ ຂອງນັກລົງທຶນຈີນ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງໂຮງງານຜະລິດແປ້ງມັນຕົ້ນ ຢູ່ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເພື່ອຖາມລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມ ແຕ່ພະນັກງານໄດ້ຊີ້ແຈງວ່າ ສຳລັບເຫ ດການຢູ່ໂຮງງານໃນເຂດບ້ານຄົກເຂົ້າດໍນັ້ນ ກໍບໍ່ຮູ້ລາຍລະອຽດເທື່ອ ແລະ ທາງໂຮງງານກໍຍັງບໍ່ທັນໄດ້ແຈ້ງຂໍ້ມູນມາໃຫ້ທາງສຳນັກງານໃຫຍ່ຮັບຊາບ ກ່ອນໜ້ານີ້ ເມື່ອວັນທີ 2 ຫາ ວັນທີ 5 ກຸມພາທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ ເກີດມີຝູງປາຕາຍແບບຜິດທຳມະຊາດ ຢູ່ຫ້ວຍນ້ຳດັ່ງກ່າວ ໃນເຂດບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເຊິ່ງຊາວບ້ານທີ່ເຫັນເຫດການຄາດວ່າ ເປັນຍ້ອນໂຮງງານຜະລິດແປ້ງມັນຕົ້ນແຫ່ງໜຶ່ງ ຂອງນັກລົງທຶນຈີນທີ່ຢູ່ໃນເຂດບ້າ ນດຽວກັນ ໄດ້ປ່ອຍນ້ຳເສຍລົງໜອງນ້ຳທຳມະຊາດ ເພາະວ່າມີກິ່ນເໝັນຈາກການປ່ອຍນ້ຳເສຍ ພາຍຫຼັງຈາກທີ່ຜູ້ໃຊ້ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ໄດ້ຮູ້ຂ່າວຊີ້ແຈງຂອງເຈົ້າເມືອງຊະນະຄາມແລ້ວ ກໍໄດ້ສະແດງຄວາ ມຄິດຄວາມເຫັນຫຼາຍຢ່າງ ເປັນຕົ້ນ ຄັນຮູ້ສາເຫດວ່າໂຮງງານໄດ້ເຮັດນ້ຳເສຍໄຫຼລົງຫ້ວຍ ແລ້ວກໍຄວນໃຫ້ໂຮງງານໂຈະການຜະລິດກ່ອນ ຈົນກວ່າສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ ແລະ ອີກຈຳນວນໜຶ່ງກໍຢາກໃຫ້ ທາງໂຮງງານສະແດງຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງຈະແຈ້ງກວ່ານີ້ ທີ່ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງຢູ່ໃນເວລານີ້ ແມ່ນວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ພາກພາສາລາວ ເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວປະຈຳວັນຂອງພວກເຮົາຕໍ່
ງານບຸນຊ້າງຢູ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ ປະຈຳປີ 2024 ນີ້ ເປັນຄັ້ງທີ 17 ທາງການແຂວງໄຊຍະບູລີຈະຈັດຂຶ້ນແຕ່ມື້ວັນທີ 12 ເຖິງວັນທີ 18 ກຸມພາ ໂດຍມີການກະກຽມຄວາມພ້ອມແລ້ວ ຈະມີຊ້າງເຂົ້າຮ່ວມ 75 ໂຕ ທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນ ຊ້າງຂອງສູນອະນຸບານຊ້າງ ຢູ່ເມືອງໄຊຍະບູລີ ເຊິ່ງໄດ້ຜ່ານການຝຶກແອບ ແລະ ສາມາດສະແດງກິດຈະກຳໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວເບິ່ງໄດ້ ປີນີ້ ງານບຸນຈະຈັດໃຫຍ່ສົມຄວນ ຍ້ອນເປັນປີທ່ອງທ່ຽວ ດັ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ທ່ອ ງທ່ຽວຢູ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຜູ້ຂໍສະຫງວນຊື່ ແລະ ຕຳແໜ່ງທ່ານໜຶ່ງ ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນມື້ວັນທີ 8 ກຸມພານີ້ວ່າ ໃຫຍ່ສົມຄວນ ເປັນປີທ່ອງທ່ຽວລາວແດ່ ເຮັດບຸນຊ້າງປະຈຳປີແດ່ ຕາມແຜນແມ່ນ 75 ໂຕ ກະມີ ການເປີດຕະຫຼາດນັດ ລະວາງສະແດງສິນຄ້າ ລະກະມີກິດຈະກຳຂອງຊ້າງ ມີບໍລິການຂີ່ຊ້າງ ເລື່ອງທີ່ພັກນະ ຊິພຽງພໍຢູ່ດອກ ເພາະວ່ານອກຈາກໂຮງແຮມເຮືອນພັກແລ້ວ ພວກເຮົາກໍໄດ້ກຽມໂຮມສະເຕ ເປັ ນເຮືອນພັກແຮມປະຊາຊົນຫັ້ນນ່າ ໄວ້ຢູ່ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທ່ອງທ່ຽວຢູ່ແຂວງນີ້ອີກຜູ້ໜຶ່ງກໍເວົ້າວ່າ ປີນີ້ ທາງການເພິ່ນກໍໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍຈຳນວນນັກທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ຈະມາເຂົ້າຮ່ວມງານໄວ້ຄືກັນກັບທຸກໆປີ ບໍ່ໃຫ້ຫຼຸ ດ 150,000 ຄົນ ຮວມທັງນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດ ແຕ່ສ່ວນໃຫຍ່ຈະເປັນຄົນລາວ ກະຈັດໃຫຍ່ເດ ເພາະວ່າມັນເປັນປີທ່ອງທ່ຽວລາວນີ້ເດເນາະ ມັນກະຄາດກະໄວ້ແຕ່ລະປີ ກະບໍ່ຫຼຸດແສນຫ້າສິບພັນເດ ປົກກະຕິມັນກ ະຈະຄ້າຍຄືກັບແຕ່ລະປີຜ່ານມານີ້ແຫຼະ ຈຳນວນໜຶ່ງ ຄືແຂວງໃກ້ຄຽງ ທີ່ບາງເທື່ອເຂົາຈະມາແຕ່ເຊົ້າກະເບິ່ງກິດຈະກຳ ລະກະກັບໄດ້ກະມີຫັ້ນນ່າ ເພາະວ່າມັນການເຂົ້າເຖິງມັນງ່າຍຫັ້ນເດ ໃນຂະນະດຽວ ກັນ ເຈົ້າຂອງບ້ານພັກຢູ່ແຂວງໄຊຍະບູລີກໍເວົ້າວ່າ ໃນວັນທີ 16 ແລະ 17 ກຸມພາ ສອງມື້ນີ້ ຫຼາຍບ່ອນພັກຢູ່ເມືອງໄຊຍະບູລີຈະເຕັມໝົດແລ້ວ ສ່ວນໃຫຍ່ຈະເປັນຄົນຕ່າງແຂວງມາຈອງກັນຫຼາຍ ສ່ວນຄົນຕ່າງປະເທ ດມີໜ້ອຍ ວັນທີ 16-17 ນີ້ເຕັມແຫຼະ ເພາະວ່າງານບຸນຊ້າງນີ້ເຂົາເລີ່ມເປີດຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 12 ແຕ່ວ່າມື້ເຂົາເປີດເປັນພິທີແມ່ນມື້ວັນທີ 17 ເຕັມໝົດເລີຍສອງຄືນນີ້ ແຕ່ວ່າຄັນເອົາກ່ອນ ຫຼືວ່າຫຼັງ 17 ນັ້ນກໍຍັງວ່າງຢູ່ ແຕ່ວ່າສ່ວນ ຫຼາຍຈະເປັນຄົນຕ່າງແຂວງ ຕ່າງຊາດພວກຢູໂຣບກະສ່ວນໜ້ອຍ ແລະ ຊາວບ້ານຢູ່ເມືອງໄຊຍະບູລີຜູ້ໜຶ່ງກໍເວົ້າວ່າ ງານບຸນຊ້າງປີນີ້ ກໍຈະຈັດໃຫຍ່ຄືທຸກປີ ປີນີ້ເປັນປີທ່ອງທ່ຽວລາວ ຄາດວ່າຈະມີຄົນມາທ່ຽວຫຼ າຍ ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ກໍຈະມາໃນມື້ວັນທີ 16 17 ແລະ 18 ກຸມພາ ເພາະເປັນມື້ແທ້ຂອງງານບຸນ ເພິ່ນກໍວ່າຊິຈັດເປັນມະຫາກຳໃຫຍ່ເດ້ ເພາະວ່າມັນແມ່ນປີທ່ອງທ່ຽວລາວເດ້ເນາະ ປີທ່ອງທ່ຽວແຂວງໄຊຍະບູລີເດ້ ໃ ສວ່າແຂກຄົນຊິເຂົ້າມາຫຼາຍເດ້ ຖ້າຮອດມື້ມາ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນມື້ວັນທີ 16 17 18 ນີ້ແຫຼະເນາະ ມື້ຂະເຈົ້າຈະເຮັດ ອັນນ່າ ມື້ແທ້ຫັ້ນນ່າ ປະຊາຊົນຜູ້ໜຶ່ງທີ່ບໍ່ແນ່ໃຈວ່າຈະໄດ້ໄປງານບຸນຊ້າງປີນີ້ ຫຼື ບໍ່ນັ້ນ ເວົ້າວ່າ ງານນີ້ຈັ ດໃຫຍ່ທຸກປີ ປີນີ້ຄົນອາດຈະໄປຮ່ວມຫຼາຍ ໄປເບິ່ງຊ້າງສະແດງກິດຈະກຳ ແລະ ມີສິນຄ້າຂາຍຫຼາຍ ບ່ອນພັກອາດຈະບໍ່ພໍກັນຊ້ຳ ຄືກັບບຸນທົ່ວໄປ ກ່ຽວກັບຊ້າງຫັ້ນແຫຼະ ຈັດໃຫຍ່ທຸກປີ ຕ່າງແຂວງກໍໄປຄືກັນ ໄປລະ ບ້ານພັກອາດຈະບໍ່ພໍຊີ້ນະ ນັ້ນກໍໄດ້ຈອງ ວ່າເຂົາເຈົ້າກໍໄປຫຼາຍ
ບຸນຊ້າງປີ 2024 ນີ້ ທາງການຈະເປີດພິທີຢ່າງເປັນທາງການໃນມື້ວັນທີ 17 ກຸມພາ ແຕ່ວັນທີ 12 ກຸມພາ ຈະເປີດຕະຫຼາດນັດ ແລະ ກິດຈະກຳຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນ ການວາງສະແດງສິນຄ້າ ທັງສິນຄ້າພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທ ດ ການສະແດງສິລະປະວັນນະຄະດີ ການແຂ່ງຂັນນັກຮ້ອງ ແລະ ດົນຕີພື້ນເມືອງ ການປະກວດນາງສາວງາມທິດາຊ້າງ ການໂດດຈ້ອງ ການຕັກບາດອຸທິດສ່ວນບຸນກຸສົນໃຫ້ຊ້າງ ໃນງານບຸນຊ້າງປີນີ້ ທາງການ ແຂວງໄຊຍະບູລີໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຳມະການຮັບຜິດຊອບຕິດຕາມກວດກາການຈຳໜ່າຍສິນຄ້າ ເຊັ່ນ ການຕິດລາຄາສິນຄ້າເປັນເງິນກີບ ສິນຄ້າໝົດອາຍຸ ສິນຄ້າປອມ ແລະ ອື່ນໆ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເລື່ອງຄ່າບໍລິກ ານທີ່ພັກ ຮ້ານອາຫານ ແລະ ຮ້ານກິນດື່ມ ແລະ ເລື່ອງການສະໜອງສະບຽງອາຫານໃຫ້ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ບໍລິໂພກທີ່ມາຮ່ວມງານນັ້ນ ລັດຖະບານລາວໃຫ້ຄວາມສຳຄັນໃນການອະນຸຮັກຊ້າງ ໂ ດຍໄດ້ໃຫ້ຈັດຕັ້ງເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນ້ຳປຸຍ ຢູ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ ເປັນເຂດອະນຸຮັກຊ້າງ ໂດຍມີອົງການອະນຸຮັກສັດປ່າລາວຮ່ວມມື ເພື່ອຟື້ນຟູ ຮັກສາ ແລະ ເພີ່ມຈຳນວນຊ້າງເອເຊຍໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນເ ຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງນີ້ໄດ້ມີການລາດຕະເວນກວດກາ ຍ້ອນທີ່ຜ່ານມາ ຊ້າງປ່າມັກສູນເສຍທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງພວກມັນ ຍ້ອນມີການບຸກລຸກຕັດໄມ້ທຳລາຍປ່າຫຼາຍ ຈົນເຮັດໃຫ້ຊ້າງປ່າຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ໄປຊອກ ຫາອາຫານຢູ່ບ່ອນອື່ນ ພ້ອມທັງໄປທຳລາຍພືດຜົນຂອງປະຊາຊົນເສຍຫາຍ ພ້ອມກັນນັ້ນກໍຍັງມີທັງການລ່າຂ້າຊ້າງປ່າ ເພື່ອເອົາງາ ໜັງ ແລະ ຊິ້ນສ່ວນຕ່າງໆຂອງຊ້າງໄປຂາຍ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງໄດ້ມີໂຄງການອະນຸ ຮັກຊ້າງເອົາໄວ້ ເພື່ອໃຫ້ຊ້າງມີທີ່ປອດໄພ ໂຄງການທີ່ວ່ານີ້ໄດ້ເລີ່ມມາແຕ່ປີ 2005 ເຮັດໃຫ້ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນ້ຳປຸຍມີຊ້າງປ່າຢູ່ປະມານ 50-60 ໂຕ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການອະນຸຮັກສັດປ່າລາວ ແລະ ຊ້າ ງທີ່ຢູ່ໃນສູນອະນຸຮັກຊ້າງທີ່ເມືອງໄຊຍະບູລີກໍມີປະມານ 100 ໂຕ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ທ່ອງທ່ຽວແຂວງໄຊຍະບູລີ
ໃນເວລາປະມານ 3 ໂມງ 30 ນາທີ ຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 7 ກຸມພາ ປີ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ເກີດອຸປະຕິເຫດລົດຕູ້ໂດຍສານທີ່ພາຊາວລາວໄປຈ້ຳກາໜັງສືຜ່ານແດນ ຕຳທ້າຍກັບລົດບັນທຸກ 10 ລໍ້ ຢູ່ທາງຫຼວງເລກທີ 304 ເຂດບ້ານ ທຸ່ງລວງທອງ ຕາແສງເມືອງໃໝ່ ເມືອງລາຊະສານ ແຂວງສະເຊີງເຊົາ ປະເທດໄທ ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ບາດເຈັບຢູ່ທີ່ເກີດເຫດ 16 ລາຍ ເປັນຊາຍຊາວລາວ 12 ລາຍ ຍິງຊາວລາວ 3 ລາຍ ແລະ ຄົນຂັບລົດຕູ້ເປັນຊາຍຊາ ວໄທອີກ 1 ລາຍ ໂດຍມີຜູ້ບາດເຈັບຊາວລາວ 3 ລາຍ ຖືກລົດບີບອັດຢ່າງແຮງ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກູ້ໄພຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ອຸປະກອນຕັດຖ່າງເຫຼັກ ເພື່ອນຳເອົາຮ່າງຜູ້ບາດເຈັບອອກມາ ທັງນີ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກູ້ໄພຈາກສະມາຄົມພຸດ ທະອຸປະຖຳແຫ່ງປະເທດໄທ ສາຂາພະນົມສາລະຄາມ ໄດ້ນຳສົ່ງຄົນເຈັບທັງໝົດໄປຍັງໂຮງໝໍເມືອງລາຊະສານ 11 ລາຍ ແລະ ສົ່ງຄົນເຈັບສາຫັດອີກ 4 ລາຍ ໄປຍັງໂຮງໝໍເມືອງພະນົມສາລະຄາມ ແຂວງສະເ ຊີງເຊົາ ເຊິ່ງຕໍ່ມາມີຄົນບາດເຈັບສາຫັດເພດຍິງ ເສຍຊີວິດ 1 ຄົນ ຂະນະທີ່ຄົນຂັບລົດໄດ້ຮັບບາດເຈັບທີ່ຫົວ ດັ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ກູ້ໄພກ່າວຕໍ່ສື່ມວນຊົນໄທຕອນໜຶ່ງວ່າ
ຜູ້ໄດ້ບາດເຈັບສາຫັດກໍນຳສົ່ງໂລງພະຍາບານພະນົມສາລະຄາມນະຄັບ ເປັນຊາຍ 3 ລາຍ ຍິງ 1 ລາຍນະຄັບ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກູ້ໄພກ່າວວ່າ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບສາຫັດກໍນຳສົ່ງໂຮງພະຍາບານພະນົມສາລະຄາມ ເ ປັນຊາຍ 3 ລາຍ ຍິງ 1 ລາຍ ແລະ ກະອີກ 11 ລາຍ ນຳສົ່ງໂຮງພະຍາບານລາຊະສານ ໃນເວລາຕໍ່ມາກໍໄດ້ຮັບແຈ້ງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມວ່າ ທີ່ບາດເຈັບສາຫັດ 4 ລາຍຫັ້ນ 1 ໃນ 4 ລາຍກໍໄດ້ເສຍຊີວິດ 1 ລາຍ ຢູ່ໂຮງພະຍາ ບານພະນົມສາລະຄາມ ເປັນຍິງ ອີງຕາມການໃຫ້ການຂອງຄົນຂັບລົດຕູ້ລະບຸວ່າ ລົດຕູ້ຄັນດັ່ງກ່າວເດີນທາງພາຊາວລາວຈຳນວນ 15 ຄົນ ຈາກນະຄອນຫຼວງບາງກອກ ໄປຈ້ຳກາໜັງສືຜ່ານແດນ ທີ່ດ່ານສາກົນຄ ອງລຶກ ແຂວງສະແກ້ວ ຕິດຕໍ່ກັບດ່ານສາກົນປອຍເປດ ແຂວງບັນເຕຍມຽນເຈີຍ ປະເທດກຳປູຊາ ເພື່ອສືບຕໍ່ຢູ່ໄທອີກ 30 ວັນ ເມື່ອມາຮອດຈຸດເກີດເຫດ ພົບລົດ 10 ລໍ້ບັນທຸກໄກ່ພັນ ແລ່ນສ່າຍໄປມາ ບໍ່ມີສັນຍານໄຟທ້ າຍ ແລ້ວລົດບັນທຸກກໍປ່ຽນແລວທາງກະທັນຫັນ ເຮັດໃຫ້ລົດຕູ້ຕຳທ້າຍລົດບັນທຸກຢ່າງເຕັມແຮງ ທັງນີ້ ໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍຂອງລາວຈຳນວນໜຶ່ງ ໄດ້ມີການລະບຸວ່າ ຜູ້ເສຍຊີວິດເປັນເພດຊາຍ ເຊິ່ງເປັນຊາວ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດນັ້ນ ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີກໍໄດ້ກວດສອບໄປຍັງເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເບື້ອງໄທແລ້ວ ໃຫ້ການຢັ້ງຢືນວ່າ ຜູ້ເສຍຊີວິດໜຶ່ງລາຍແມ່ນເພດຍິງ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ມີການລະບຸວ່າເປັນຊາວແຂວງໃດ ຕໍ່ກັບເລື່ອງນີ້ ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີໄດ້ຕິດຕໍ່ໄປຫາໂຮງໝໍເມືອງພະນົມສາລະຄາມ ແຂວງສະເຊີງເຊົາ ປະເທດໄທ ເຊິ່ງທາງໂຮງໝໍບໍ່ສາມາດໃຫ້ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບອາການຂອງຄົນເຈັບໄດ້ ຍ້ອນເປັນກ ານປົກປ້ອງສິດຂອງຄົນເຈັບຕາມກົດໝາຍ ທາງດ້ານຄົນງານລາວຢູ່ປະເທດໄທນາງໜຶ່ງ ເຊິ່ງບໍ່ປະສົງອອກຊື່ ກ່າວວ່າ ນາງເລືອກທີ່ຈະເດີນທາງໄປຈ້ຳກາໜັງສືຜ່ານແດນໂດຍລົດໄຟ ເພື່ອໄປດ່ານສາກົນຄ ອງລຶກ ປອຍເປດ ເຊິ່ງນາງວ່າມີຄວາມປອດໄພຫຼາຍກວ່າ ແລະ ບໍ່ແອອັດ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຕ້ອງໃຊ້ເວລາຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າການເດີນທາງໂດຍລົດຕູ້ກໍຕາມ ດັ່ງທີ່ນາງໄດ້ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນວັນທີ 8 ກຸມ ພາ ປີ 2024 ນີ້ວ່າ ມັນກະບໍ່ໄດ້ແອອັດ ລະອີກຢ່າງກະແບບມັນສະບາຍໄດ້ ແບບມັນກະເນາະ ມັນເປັນລົດໄຟພັດລົມຫັ້ນນະ ມັນກະມີໜ້າຕ່າງ ແບບອາກາດມັນກະປອດໂປ່ງ ແລະ ທີ່ສຳຄັນມັນກະ ມັນບໍ່ອັນຕະລາຍຫັ້ນນ ະ ມັນປອດ ມັນກະຊິອັນໃຊ້ເວລາດົນແດ່ ເພາະວ່າໄປມັນຂີ່ອອກເມືອງຫັ້ນນະ ປະມານ 4 ຊົ່ວໂມງ ນາງກ່າວຕື່ມວ່າ ສຳລັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການຈ້ຳກາ ດ່ານໄທບໍ່ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ຂະນະທີ່ດ່ານກຳປູຊາແມ່ນເສຍ 850 ບາດ ທາງດ້ານຄົນງານລາວອີກນາງໜຶ່ງກ່າວວ່າ ນາງກໍຕ້ອງໄປຈ້ຳກາໜັງສືຜ່ານແດນທຸກ 30 ວັນຄືກັນ ແຕ່ນາງເລືອກທີ່ຈະໄປຈ້ຳກາຢູ່ດ່ານສາກົນບ້ານຜັກກາດ ແຂວງຈັນທະບູລີ ຍ້ອນວ່າມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ດ່ານ ເບື້ອງກຳປູຊາຖືກກວ່າໄປດ່ານອື່ນ ດັ່ງທີ່ນາງກ່າວວ່າ
ມີແຕ່ພາສປອດຈ້ະ ແມ່ນຈ້ະ ດົນເຕີບຢູ່ຈ້ະ ນາງໄດ້ກ່າວວ່າ ມີແຕ່ພາສປອດ ແມ່ນເຈົ້າ ດົນເຕີບຢູ່ເຈົ້າ ໄປຕໍ່ຢູ່ຈັນທະບູລີ
ຂະນະທີ່ຄົນງານລາວອີກນາງໜຶ່ງກ່າວວ່າ ນາງໂຊກດີທີ່ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກປະເພດບັດສີບົວ ໃນໄລຍະທີ່ເກີດການແຜ່ລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ເຮັດໃຫ້ນາງບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ໄປຈ້ຳກາໜັງສືຜ່ານ ແດນ ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດໄທໄດ້ຮອດເດືອນກຸມພາປີ 2025 ດັ່ງທີ່ນາງກ່າວວ່າ ກໍມີບັດທຳງານຄ່ະ ເພາະວ່າທຳທີ່ກຸງເທບຄ່ະ ໄມ່ໄດ້ໄປວຽງຈັນ ນາງກ່າວວ່າ ກໍມີບັດເຮັດວຽກ ເພາະວ່າເຮັດທີ່ບາງ ກອກ ບໍ່ໄດ້ກັບຄືນໄປວຽງຈັນ ຊ່ວງໂຄວິດ ໜ້າຈະແມ່ນບັດສີບົວ ຢູ່ຮອດເດືອນກຸມພາປີໜ້າ ທັງນີ້ ຄົນງານລາວທີ່ເຂົ້າມາເຮັດວຽກຢູ່ໄທ ໃນລັກສະນະທີ່ຕ້ອງໄປຈ້ຳກາໜັງສືຜ່ານແດນປະເພດນັກທ່ອງທ່ຽວ ແມ່ນ ຖືວ່າຜິດກົດໝາຍ ເຊິ່ງລັດຖະບານໄທກໍໄດ້ມີການຜ່ອນຜັນໃຫ້ຄົນງານລາວກຸ່ມນີ້ ສາມາດຂໍໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກໃນຮູບແບບສັນຍາ MOU ໂດຍມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕົກຢູ່ທີ່ປະມານຜູ້ລະ 15,000 ຫາ 20,000 ບາດ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເ ຮັດວຽກ 2 ປີ ແລະ ຕ້ອງລາຍງານໂຕກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ທຸກໆ 90 ວັນ ເຊິ່ງຄົນງານລາວທີ່ຕ້ອງການເຮັດ MOU ຈະຕ້ອງມີໄລຍະເວລາອະນຸຍາດໃນໜັງສືຜ່ານແດນເຫຼືອຢູ່ ບໍ່ດັ່ງນັ້ນຈະຖືກປັບໃໝຕາມລະບຽບກົດໝາຍຂອ ງໄທ ດັ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ບໍລິສັດຈັດຫາງານແຫ່ງໜຶ່ງກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນມື້ດຽວກັນວ່າ ຖ້າເປັນຄົນລາວເນ່ຍ ທຳ MOU ເນ່ຍ ຖູກສຸດແລ້ວ ແຕ່ MOU ລາວອະ ຂໍໃຫ້ວີຊາທ່ອງທ່ຽວໄມ່ຂາດ ຈະຖູກ
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ຄັນເປັນຄົນລາວນີ້ ເຮັດ MOU ນີ້ຖືກສຸດແລ້ວ ແຕ່ MOU ລາວນີ້ ຂໍໃຫ້ວີຊາທ່ອງທ່ຽວບໍ່ຂາດຈະຖືກ ແຕ່ຖ້າວ່າວີຊາທ່ອງທ່ຽວຂາດເມື່ອໃດ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມຂຶ້ນຕື່ມອີກ 8,000 ບາດ ປິດຍ້ອນຫຼັງ ເພື່ອໃຫ້ວີຊາຂອ ງເຂົາເຈົ້າບໍ່ຂາດ ທີ່ຜ່ານມາ ຄົນງານລາວຈຳນວນຫຼາຍເລືອກທີ່ຈະເດີນທາງເຂົ້າມາເຮັດວຽກຢູ່ໃນປະເທດໄທ ຍ້ອນສະພາບເສດຖະກິດການເງິນຢູ່ລາວຝືດເຄືອງຢ່າງຮຸນແຮງ ແລະ ບັນຫາເງິນເຟີ້ ເຊິ່ ງສ່ວນຫຼາຍຄົນງານລາວຍັງເຂົ້າມາເຮັດວຽກ ໂດຍໃຊ້ການຈ້ຳກາໜັງສືຜ່ານແດນປະເພດນັກທ່ອງທ່ຽວ ຍ້ອນວ່າມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ຖືກກວ່າການຂໍໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກ ແລະ ສາມາດປ່ຽນແປງນາຍຈ້າງໄ ດ້ສະດວກຫຼາຍກວ່າ ແຕ່ກໍຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ເດີນທາງໄປຈ້ຳກາທີ່ດ່ານສາກົນລະຫວ່າງໄທກັບກຳພູຊາ ເປັນຕົ້ນ ດ່ານສາກົນຄອງລຶກ ແຂວງສະແກ້ວ ດ່ານສາກົນບ້ານຜັກກາດ ແລະ ດ່ານສາກົນບ້ານແຫຼມ ແຂວ ງຈັນທະບູລີ ຍ້ອນເປັນດ່ານທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບນະຄອນຫຼວງບາງກອກ ແລະ ບັນດາແຂວງເສດຖະກິດພາກຕາເວັນອອກຂອງໄທ ເຊິ່ງເປັນຈຸດທີ່ຄົນລາວໄປເຮັດວຽກຫຼາຍກວ່າໝູ່ ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງເຄີຍມີອຸປະຕິເຫດໃນລັກ ສະນະດັ່ງກ່າວຫຼາຍເທື່ອ ເປັນຕົ້ນ ໃນວັນທີ 21 ມົກກະລາ ປີ 2023 ເກີດເຫດລົດຕູ້ຂົນສົ່ງຄົນງານລາວ 2 ຄັນຕຳກັນ ຢູ່ທາງຫຼວງເລກທີ 359 ເຂດບ້ານໂປ່ງສະເດົາ ຕາແສງເຂົາໄມ້ແກ້ວ ເມືອງກະບິນບູລີ ແຂວງປະຈີນບູ ລີ ເຮັດໃຫ້ມີຄົນບາດເຈັບ 11 ຄົນ ສາຫັດ 4 ຄົນ ທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງຈົບໄປແລ້ວນັ້ນ ແມ່ນພາກຂ່າວປະຈຳວັນ ທີ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີໄດ້ຈັດມາສະເໜີທ່ານ
ແຂວງເຊກອງ ແລະ ແຂວງກວາງຈິ ຂອງຫວຽດນາມ ປຶກສາຫາລືກັນ ເພື່ອສ້າງເສັ້ນທາງອຳນວຍຄວາມສະດວກຕໍ່ການຂົນສົ່ງຖ່ານຫີນຈາກລາວໄປຫວຽດນາມ ພາຍຫຼັງທີ່ລັດຖະບານລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຊັນສັນຍາ ຊື້ຖ່ານຫີນຈາກລາວເພີ່ມຂຶ້ນ ເມື່ອປີ 2023 ພູວົງ ມີລາຍງານມາສະເໜີທ່ານໃນລຳດັບຕໍ່ໄປ
ເມື່ອວັນທີ 30 ມົກກະລາ ທີ່ຜ່ານມານີ້ ຄະນະຜູ້ແທນແຂວງເຊກອງຂອງລາວ ກັບຄະນະຜູ້ແທນແຂວງກວາງຈິຂອງຫວຽດນາມ ໄດ້ມີກອງປະຊຸມພົບພໍ້ກັນ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງ ເພື່ອລຳ ລຽງຖ່ານຫີນຈາກລາວ ໄປຍັງປະເທດຫວຽດນາມ ຈາກແຂວງເຊກອງ ຜ່ານແຂວງສາລະວັນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໄປຍັງປະເທດຫວຽດນາມ ໂດຍຜ່ານຄູ່ດ່ານສາກົນລາໄລ ແລະ ດ່ານສາກົນສະຫວັນລາ ວບາວ ພ້ອມທັງໄດ້ມີການສະເໜີໄປຍັງລັດຖະບານລາວ ເພື່ອແຈ້ງຕອບການສະໜັບສະໜູນ ອີງຕາມການລາຍງານຂອງໜັງສືພິມລາວພັດທະນາ ໃນມື້ວັນທີ 1 ກຸມພາ 2024 ທີ່ຜ່ານມານີ້ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ວິທະຍຸເອເ ຊຍເສຣີ ໄດ້ຕິດຕໍ່ໄປຍັງຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງເຊກອງ ເພື່ອສອບຖາມລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມ ແຕ່ກໍບໍ່ມີເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນໃດ ທີ່ຈະສາມາດໃຫ້ລາຍລະອຽດຫຼາຍໄປກວ່ານີ້ໄດ້ ຍ້ອນຕ້ອງລໍຖ້າໃຫ້ມີກອງປະຊຸ ມກັນອີກເທື່ອໜຶ່ງກ່ອນ ເພື່ອຈັດຕັ້ງແຜນປະຕິບັດໂຕຈິງ ໃນຂະນະທີ່ຊາວບ້ານຢູ່ແຂວງເຊກອງຫຼາຍຄົນກໍເຫັນວ່າ ຄວນມີການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງສະເພາະສຳລັບ ໃຫ້ລົດແກ່ຖ່ານຫີນ ຫຼື ແກ່ແຮ່ທາດຕ່າງໆ ໃນກາ ນລຳລຽງຂົນສົ່ງໄປຫວຽດນາມ ແທນທີ່ຈະໃຫ້ໃຊ້ເສັ້ນທາງທົ່ວໄປ ເພາະວ່າລົດແກ່ຖ່ານຫີນ ແລະ ແຮ່ທາດຕ່າງໆ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເສັ້ນທາງເປ່ເພຫຼາຍບ່ອນ ແລະ ບໍ່ມີການສ້ອມແປງຄືນໃຫ້ ດັ່ງຊາວບ້ານທ່ານໜຶ່ງ ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນວັນທີ 2 ກຸມພາ ທີ່ຜ່ານມານີ້ວ່າ ແມ່ນໆ ແກ່ໃຫ້ໄປຫວຽດນາມນັ້ນລະ ຍັງຫຼາຍໄດ໋ ຊ່ວງນີ້ໄປທາງດາກຈຶງນະ ຈິຫຼາຍໄດ໋ທາງດາກຈຶງນັ້ນ ແຕ່ວ່າເປັນ ເປັນພູເປັນຜາຫຼາຍໄດ໋ທາງດ າກຈຶງ ຄ່ອຍໄປຄ່ອຍມາເອົາໄດ໋ ຄັນ ຄັນຊິຂຶ້ນທາງດາກຈຶງ
ສ່ວນຊາວບ້ານຢູ່ແຂວງເຊກອງ ອີກນາງໜຶ່ງ ກໍເຫັນວ່າ ຄວນມີການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງ ທີ່ແຂງແຮງ ແລະ ໄດ້ມາດຕະຖານ ສຳລັບໃຫ້ລົດແກ່ແຮ່ທາດຕ່າງໆ ເພື່ອຂົນສົ່ງໄປຍັງປະເທດຫວຽດນາມ ເພາະນອກຈາ ກລົດແກ່ແຮ່ຈະເຮັດໃຫ້ເສັ້ນທາງເປ່ເພແລ້ວ ຍັງມີໂອກາດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດອຸບັດຕິເຫດ ກັບບັນດາລົດຂອງຊາວບ້ານ ທີ່ແລ່ນຜ່ານໄປມານຳດ້ວຍ ດັ່ງຍານາງກ່າວວ່າ ລົດແກ່ແຮ່ ຂະເຈົ້າອອກໄປທາງນັ້ນ ມັ ນຈະທຽວຕອນໃດກໍໄດ້ ໄປກາງຄືນກໍໄດ້ ແຕ່ວ່າໄດ້ຄ່ອຍໄປ ຄັນ ຄັນຮູ້ທາງລັດແລະ ໄປຮອດຫຼັກ 38 ແລະ ລັດອອກໄປ ມັນຈະເວັ້ນທາງເປື້ອນຫັ້ນນາ
ໃນຂະນະດຽວກັນ ຜູ້ປະກອບການແກ່ເຄື່ອງທ່ານໜຶ່ງ ທີ່ມັກຂົນສົ່ງສິນຄ້າໄປແຂວງເຊກອງຢູ່ເລື້ອຍໆ ກໍເຫັນວ່າ ເສັ້ນທາງຫຼາຍແຫ່ງໃນແຂວງເຊກອງ ຄ່ອຍໆເປ່ເພລົງ ແລະຂາດການສ້ອມແປງຈົນເປັນເລື່ ອງປົກກະຕິໄປແລ້ວ ຍ້ອນລົດແກ່ແຮ່ທາດຂອງບໍລິສັດຕ່າງໆ ມັກໃຊ້ເສັ້ນທາງທົ່ວໄປໃນການເດີນທາງ ເຊິ່ງລົດແກ່ແຮ່ທາດຫຼາຍຄັນລ້ວນແຕ່ມີນ້ຳໜັກຫຼາຍຕັນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເສັ້ນທາງເປ່ເພ ດັ່ງທ່ານກ່າວວ່າ

ນອກຈາກເຮັດໃຫ້ເສັ້ນທາງເປ່ເພແລ້ວ ຍັງເຮັດໃຫ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການທ່ອງທ່ຽວນຳດ້ວຍ ເພາະວ່າເກືອບບໍ່ຫຼົງເຫຼືອທຳມະຊາດ ແລະແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທີ່ສາມາດດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ອີກ ດັ່ງທ່ານກ່າວວ່ າ ມາເຊກອງນີ້ ໂອ ທາງຂຶ້ນໄປແຖວ ອາ ດາກຈຶງ ມັນກະບໍ່ມີ ທາງກະຍາກຫັ້ນນະ ມັນກະບໍ່ໄດ້ມີຈຸດທ່ອງທ່ຽວຫຍັງເລີຍ ມີແຕ່ໂຄງການ ມີແຕ່ຫວຽດແຕ່ຈີນນະ ເວົ້າເລື່ອງການເຮັດອຸດສາຫະກຳ ໂອ ຍັງດົນ ຍັງດົ ນ ອາ ລົດພ່ວງລົດແກ່ອັນນັ້ນແລ່ນເນາະ ຖ້າວ່າເຮົາໄປ ອາ ໄປຖືກຕອນທີ່ເຂົາຂົນນະ ກໍແຮງຊ້າໄປອີກ ເຮົາບໍ່ມີທາງແຊງເລີຍນະ ຢ່າງໃດກໍຕາມ ໂຄງການຂຸດຄົ້ນຖ່ານຫີນຂອງຫຼາຍບໍລິສັດຢູ່ແຂວງເຊກອງ ກໍ ຍັງມີການດຳເນີນການຂຸດຄົ້ນຖ່ານຫີນ ເພື່ອສົ່ງອອກໄປປະເທດຫວຽດນາມຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະຕ່າງກໍມີການເປີດຮັບຄົນງານ ແລະພະນັກງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງ ເພື່ອລົງເຮັດວຽກຢູ່ພາກສະໜາມ ດັ່ງພະນັ ກງານປະຈຳໂຄງການຂຸດຄົ້ນຖ່ານຫີນຢູ່ເມືອງກະລຶມກ່າວວ່າ ເຂົາສົ່ງອອກ ອາ ຊາຍແດນລາໄລ ຜ່າປ່າສະໝ້ວຍໄປ ແຮງງານທົ່ວໄປກໍຊິມີພວກງານໂຍທາ ແລ້ວກະຜູ້ຊ່ວຍຫາງານເຈາະ ໃນສ່ວນຕຳແໜ່ງຂັ ບລົດ ເອີ ຍັງຮັບຫຼາຍຢູ່ ບໍ່ວ່າຊິເປັນລົດບັນທຸກເນາະ ແລ້ວກະເຄື່ອງສະໜັບສະໜູນ ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ ໃນໂອກາດພົບພໍ້ແລະຫາລືກັນໃນຄັ້ງດັ່ງກ່າວຂອງຄະນະທາງການແຂວງເຊກອງ ແລະທາງການແຂວງ ກວາງຈິຂອງຫວຽດນາມ ກໍຍັງໄດ້ມີການຫາລືເພື່ອສືບຕໍ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນອີກຫຼາຍດ້ານ ເປັນຕົ້ນສ້າງເງື່ອນໄຂແລະອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ນັກລົງທຶນທີ່ລົງທຶນດ້ານການຂຸດຄົ້ນຖ່ານຫີນ ຍົກລະດັບເ ສັ້ນທາງແຕ່ແຂວງເຊກອງ ແຂວງສາລະວັນ ຫາດ່ານສາກົນລາໄລ ແລະແຕ່ດ່ານສາກົນລາໄລຫາທ່າກຳປັ່ນມີຖຸຍ ທີ່ຂຶ້ນກັບແຂວງກວາງຈິຂອງຫວຽດນາມ ກ່ອນໜ້ານີ້ລັດຖະບານຫວຽດນາມໄດ້ເຊັນສັນຍາກັ ບລັດຖະບານລາວ ເພື່ອເພີ່ມການຊື້ຖ່ານຫີນຈາກລາວຈຳນວນ 20 ລ້ານຕັນຕໍ່ປີ ເປັນໄລຍະເວລາ 5 ປີຂ້າງໜ້າ ເພື່ອຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບດ້ານພະລັງງານຂອງຫວຽດນາມ ອີງຕາມການລາຍງານຂອງສ ຳນັກຂ່າວ Vietnamnet Global ເມື່ອວັນທີ 20 ກໍລະກະດາ 2023 ພາຍຫຼັງທີ່ໂຕແທນຈາກກະຊວງອຸດສາຫະກຳແລະການຄ້າລາວ ແລະໂຕແທນຈາກກະຊວງອຸດສາຫະກຳແລະການຄ້າຫວຽດນາມ ໄດ້ລົງນາມເຊັນສັນຍາຊື້ຖ່ານຫີນ ຈາກລາວ ເມື່ອວັນທີ 5 ກໍລະກະດາ 2023 ແລະ ຫຼ້າສຸດນີ້ ອຳນາດການປົກຄອງແຂວງເຊກອງ ກໍໄດ້ລາຍງານວ່າ ແຂວງເຊກອງສາມາດດຶງດູດການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ ມີມູນຄ່າສະສົມ 4 ຕື້ 365 ລ້ານໂດລາສະຫ ະລັດ ຈາກທັງໝົດ 121 ໂຄງການ ໃນນີ້ ຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ກວມອະໄລກວ່າຂະແໜງການອື່ນ ອີງຕາມການລາຍງານຂອງທ່ານ ບົວຈອນ ແກ້ວປະດັບສີ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແ ຂວງເຊກອງ ທີ່ໄດ້ລາຍງານຕໍ່ສື່ມວນຊົນແຂວງເຊກອງ ເມື່ອວັນທີ 7 ກຸມພາ 2023 ນີ້ ສະບາຍດີ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຂ່າວສຳຄັນທີ່ພວກເຮົາໄດ້ສະເໜີທ່ານໄປນັ້ນ ມີຫົວຂໍ້ດັ່ງນີ້ ການປູກຝິ່ນໃນລາວຍັງມີຢູ່ ສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນຊາວຊົນເຜົ່າໃນເຂດຫ່າງໄກຢູ່ແຂວງພາກເໜືອ ສາເຫດປາຕາຍຕາມຫ້ວຍຄົກເຂົ້າດໍ ຍ້ອນນ້ຳຈາກໂຮງງານແປ້ງມັນຕົ້ນ ງານບຸນຊ້າງຢູ່ແຂວງໄຊຍະບູລີໃນປີນີ້ຈະຈັດໃຫຍ່ ເພື່ອສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ ຽວ ແລະ ການອະນຸຮັກຊ້າງ ລົດຕູ້ພາຄົນງານລາວໄປຈ້ຳກາໜັງສືເດີນທາງ ປະສົບອຸປະຕິເຫດ ເສຍຊີວິດ 1 ຄົນ ບາດເຈັບ 15 ຄົນ ຈົບສະຫຼຸບຂ່າວ ສະບາຍດີ ເປັນອັນວ່າ ລາຍການກະຈາຍສຽງສຳລັບພາກນີ້ ໄດ້ສິ້ ນສຸດລົງພຽງເທົ່ານີ້ ພົບກັບພວກເຮົາຄະນະຈັດລາຍການອີກໃໝ່ ຕາມວັນເວລາ ແລະ ສະຖານີແຫ່ງດຽວກັນນີ້ ຕອນເຊົ້າເລີ່ມແຕ່ເວລາ 7 ໂມງ ຫາ 8 ໂມງ ຕາມເວລາໃນເມືອງລາວ ດ້ວຍຂະໜາດຄື້ນສັ້ນ